किन्तु न तु माम् शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम् ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् न तु माम् विश्वरूपधरम् शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव प्राकृतेन स्वचक्षुषा स्वकीयेन चक्षुषा येन तु शक्यसे द्रष्टुम् दिव्येन तत् दिव्यम् ददामि ते तुभ्यम् चक्षुः तेन पश्य मे योगमैश्वरम् ईश्वरस्य मम ऐश्वरम् योगम् योगशक्त्यतिशयम् इत्यर्थः